۽ انجام جو پورو ڪرڻ محسوس ڪريو ته ڪيڏو هو اصولي ماڻهو هئا اصيل ماڻهو هئا ايترو ضرور چئبو هڪڙي اها ڳالهه آهي جيڪا عام طرح تفسيرن ۾ ڪئي ٿي وڃي ڪم و بيش تاريخن ۾ ٿورو ۽ واقعات جي بيان ۾ ٿورو گهڻو فرق روايتن ۾ ٿئي ٿو ان کي درگذر ڪبو ڳالهه سراسر وڃي اها بيهندي هڪڙي توجيه اها آهي ٻي توجيه ٻي توجيه اها آهي ته حضرت ابوبڪر صديق رضي الله تعالٰي عنه جي خلافت جي دور ۾ اها آهي پندرهين هجري ٻارهين هجري حضرت ابوبڪر صديق جي خلافت

پوء حضرت عمر فاروق جي خلافت اچي وئي ۽ حضرت عمر فاروق ٽي سال تي ابوبڪر صديق کان بعد معنيٰ پندرهين هجري ۾ بيت المقدس کي فتح ڪيو ۽ رومي جن جو اتي قبضو هيو قبضو ٽٽو ۽ غلبو اسلام جو ٿيو حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي پيدائش ۽ وري سندن عمر ٽيهٺ ورهيه ۽ ان کان بعد

سيغلبون معنيٰ اهي اجهو غالب ٿيندا. پهرين توجيهه جيڪا ڪئيسين ٻي توجيهه هي آهي ته غلبت الروم روم غالب ٿي ويو پنهنجي قريب عرصي ۾ من بعد غلبهم سيغلبون اهي مغلوب ٿيندا اهي ڪڏهن مغلوب ٿيندا الف لام ميم ان جو عدد ايڪهتر ايڪهتر ۾ هلي مغلوب ٿيندا

هي توجيهات هيا قرآن شريف جي پيشگوئي هيا جنهن جو اهو بيان ٿيو اڳتي الله تبارڪ وتعاليٰ بيان فرمائي وعد الله الله جو واعدو آهي لا يخلف الله وعده الله پنهنجي واعدي جي خلاف ڪونه ڪندو آهي ولڪن اڪثر الناس لا يعلمون پر ڪيترا ماڻهو هن ڳالهه کي ڪونه ٿا ڄاڻن رب تبارڪ و تعاليٰ جي واعدن تي انهن کي يقين نه ٿو ٿئي. غالب ۽ مغلوب ڪرڻ ۾ سمجهن ٿا الله تبارڪ و تعاليٰ جو هٿ ڪونهي ماڻهو پنهنجي اسباب تي معتمد آهن پر ائين ڪونهي رب تعاليٰ ڪنهن کي غالب ڪري ڪنهن کي مغلوب بڻائي اها الله تبارڪ و تعاليٰ جي مرضي آهي

ڪيئن ملڪ ۾ پرواز ڪجي، ڪيئن پنهنجي طاقت ۽ قوت مڃائجي، انهن جي بساط علم جي صرف ايتري آهي. هن جي خبر هنن کي آهي ئي ڪانه ته هن زندگي کان بعد هڪڙي ٻي زندگي به آهي، جو انهيء زندگي جي ڪاميابي جو راز هن حياتي ۾ ڇپيل آهي، جو ماڻهو انهيء راز کي سمجهي هن زندگيء جو ڪردار ان ڇوٽڪاري تي رکي ۽ پوء دنيا جي اندر قدم کڻي. پوء اهو ماڻهو هن دنيا ۾ به خوشحال نظر ايندو آخرت ۾ به خوشحال نظر ايندو. هڪڙي قوم وقتي طور دنيا ۾ عروج حاصل ڪري ٿي پر جي آخري طرح انجام انهن جو ذلت ۽ ناڪامي هجي ته پوء ڇا؟ تنهن ڪري ان ڳالهه کي ماڻهو غور ڪن ۽ سمجهن ته الله تبارڪ وتعاليٰ ڪهڙي طرح هن دنيا کي پنهنجي قدرت ۽ قوت سان هلائي ٿو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا دنيا جي ظاهر حياتي کي ڄاڻن ٿا وهم عن الآخرة غافلون آخرت کان غافل آهن اولم يتفڪروا في انفسهم سوچ نٿا ڪن پنهنجي جيء ۾ پنهنجي وجود ۾ جيڪڏهن هي سوچ ڪن، تڏهن به هن کي قدرت جا وڏا ڪرشما نظر اچن. ما خلق الله السماوات والارض ته الله تعاليٰ جيڪا شيء پيدا ڪئي آهي آسمانن زمينن ۾ وما بينهما ۽ جيڪا جو انهن جي وچ ۾ آهي ناهي مگر حق سان هي اهو رب تبارڪ وتعاليٰ حق ۽ عدل ۽ انصاف سان ڪئي آهي عدل ئي تي سارو بنياد رکيل آهي

ته ان دور ۾ جڏهن نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن پيدا ٿيا آهن اهي ٻه وڏيون طاقتون هيون هڪڙي طاقت ايران جي ايران جو ڇڪجي هليو سو اچي چين تي پهتو هو اها ساري حڪومت نوشيروان جي ۽ يونان جي حڪومت مغربي علاقن ۾ هلي وئي روم ان جو مرڪز هيو. اهي ٻه ٻڌيون هڪڙيون طاقتون هيون پاڻ ۾ لڙندڙ. هڪڙا مذهب جي دعويٰ ڪندا هئا پر مذهب الاهي اهي هيا رومي عيسائي ٻيا به مذهب جي دعويٰ ڪندا هيا پر انهن جي مذهب جو مرڪز خير سان صلح شر جي نيازمندي. هڪڙو يزدان ٻيو اهرمن. اهرمن چوندا هئا شر جي خدا کي. يزدان چوندا هئا خير جي خدا کي. هي ايران جو متو. پوء شر کان ڊڄي ان کي راضي رکڻ لاء هنن باهه ٻاري هئي. جيڪا هزار سال کان باهه ٻرندي ايندي هئي ۽ ان جي ٻارڻ جو انتظام

ته اهو اهو موقعو هو جو اهو روم جو بادشاهه تنهن وقت ۾ فتح پائي ايران جي مٿان نذر پوري ڪرڻ جي لاء آيو هو بيت المقدس جي زيارت تي ۽ چيو هئائين ته روم جي مرڪز کان وٺي جو هلبو پنڌ سو اچي بيت المقدس ۾ پهتو ۽ اهو پنڌ آيو هو الائي ڪيترا مهينا لڳي ويا روز گلم ۾ غاليچا وڇائبا هئا ميل ٻه چار جيڪي بادشاهه پنهنجي مزي سان ڪري پوء تيستائين وري تنبو لڳي ويندا ها. بادشاهه انهن غاليچن ۽ گلمن تي اچي لشڪر ۽ پنهنجي انهيء سڄي ساٿ سميت پوء وري تنبو لڳا پيا هجن اتي آرام ڪن، رات گذارن وري سڀاڻي تي وري ٻي منزل. هي منزلون ڪندي ڪندي پيرين اگهاڙو هن چيو ته بيت المقدس جي زيارت ڪندس وڃي جڏهن مون کي ايران جي مٿان فتح ٿي اها باس پوري ڪرڻ آيو هو ۽ انهيء موقعي تي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم هن کي خط لکيو بيت المقدس ڏي ڇو ته هو ويجهو دحيه ڪلبي کي ڏنو جو انهي وڃي ڏنو پوء هن خط پڙهيو ۽ ماڻهن کي گهرايائين چيائين ته جاچو ڪي اتان جا ماڻهو هجن پوء اهو هڪڙو وڏو بحث سان مڪالمو آهي زبردست پوء ان ۾ تصديق هن ڪئي پوء پنهنجن کي گهرايائين گهرائي چيائين ته مان توهان کي هڪڙي ڳالهه ٿو ٻڌايان هڪڙو نبي ٿيو آهي جنهن جو هي خط مون وٽ آيو آهي ان ۾ لکي ٿو ته اسلام آڻيو سلامت رهندو نه ته هلاڪت آهي، سو مان يقين ٿو ڪريان ته انهي جي حڪومت هن ملڪ ۾ ايندي، تنهن کان اڳ ۾ ڇو نه اسان ان کي تسليم ڪريون ته اسان جي حڪومت باقي رهي. اهي اکر جڏهن چيائين ته پارليماني بورڊ جا جيڪي ميمبر هيا، وٺي اهڙا پريشان ٿيا، اهڙا بيهوش ٿيا، اهڙا غصي ۾ آيا، فحاصوا حيصة الحمر. جيئن گڏهه ٽپا ڏيندا هن وٺي وٺي ڪاٿئين ڦاسي ائين وٺي ٽپا ڏنو ان جاء ۾ هن پنهنجي هڪڙي سيخن سان مضبوط هڪڙي جاء جوڙائي هئي مٿي جهڙي طرح ڪا حفاظت واري جاء هوندي آ اتي مٿي بيٺو هو خطاب جي لاء پوء ٽپا ڏئي ڏئي جڏهن ساڻا ٿي پيا ٿڪجي پيا رڙيون چيخ و پڪار سمجهو ته بادشاهه اسان جو گمراهه ٿي ويو آهي پوء انهن کي چيائين ته خاموش خاموشي ڪيون ٿڪا هونئن هيا بڇڙا ٿي رڙيون ڪري هنن اميد ڪئي ته ڪا چڱي ڳالهه ڪندو هن چڱي ڳالهه ڪئي چي مان توهان جو امتحان ٿي ورتو ته توهان پنهنجي مذهب ۾ ۽ پنهنجي انتظام حڪومت ۾ مضبوط آهيو ڪي نه يا جلد ئي توهان ٻين کي ڏيندؤ پوء هنن خروا له سجدا بخاري شريف ۾ اچي ٿو ته سڀني سجدو ڪيو بادشاهه جو اسان تنهنجا غلام آهيون تون سائين اسان معنيٰ اسان کي ٻي ڳالهه ڪونه ٿو ٻڌائين. بادشاهه به بادشاهي انهيء طرح سان ڪندا ها، ڄڻ حقيقت ۾ انهن جي بادشاهي هئي، جي نه ته بادشاهه سان ايڏي مخالفت ۽ بغاوت. هو هنن کي ڪڍي ڦٽي ڪيائين، گهرايائين هنن کي، چيائين، بابا توهان وڃو ۽ ۽ مان کي مان سمجهان ٿو ته اهو واقعي حقيقي نبي آ، جيڪڏهن مون کي انهيء يقين هجي ها ته مان انهيء تائين پهچي سگهندس، ههڙا حالات ڏٺؤ

توکي رڳو وڏو ماڻهو ٿو ڪوٺي هيڏي بادشاهه کي. هن چيو، جي نبي آ ته ان کان وڌيڪ مان کي ڪهڙي عزت آ جو عظيم الروم ٿو چوي. روم جو وڏو ماڻهو ٿو مون کي نبي تسليم ڪري ۽ چوي، اها ته تمام وڏي ڳالهه آ. ۽ جيڪڏهن غير نبي آهي ته اهو ته خط لکي نٿو سگهي.

اتي هڪڙو شخص هو، جنهن جي مسلمانن سان دلچسپي هئي ۽ ان خط سان به دلچسپي هئي. اهو خط انهيء کڻي محفوظ رکيو، جو اهو بچي ويو خط ۽ اڄ تائين ان جو فوٽو وغيره ۽ حفاظت ان جي آهي. اهو ڦاٽل خط. پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي جڏهن هڪ ڳالهه ٻڌايائون ها ته سائين ان خط کي ڦاڙيو پاڻ فرمايائون، اللهم مزقهم ڪل ممزق، الله تعاليٰ انهن کي به ائين ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏ جو اهي وري ئي نه رهن، ختم ٿي وڃن. پوء ٿيو ئي ايران جي حڪومت وئي ختم ٿي، پوء وري ٻيون حڪومتون آيون، پوء وري مسلمان آيا. اهڙي طرح انهن جو پاڻ ۾ وڏو هڪڙو معاملو ٿي ويو سخت. اهي ٻه هڪڙيون حڪومتون جيڪي ملڪ جي اندر قومن کي غلام بڻائي پنهنجي حڪومت کي پيا هلائيندا هيا اسلام اچي ٻنهي حڪومتن کي ڊاٺو ۽ انهن جو سرمائيداري نظام هو ان کي ٽوڙي اسلام ان جي اندر اسلامي نظام قائم ڪيو. هڪڙي پاسي ڏي ذاتي ملڪيتون محفوظ رکيون ويون ٻئي پاسي ڏي غربا جا حقوق محفوظ رکيا ويا اسلام اهڙي طرح جو نظام ڪيو اهو مضمون آهي هن سورت جي اندر ان ڪثيرا من الناس ڪيترا ماڻهو بلقاء ربهم پنهنجي رب جي ملاقات تي لڪافرون انڪار ڪندڙ آهن اهي نٿا مڃن رب تبارڪ وتعاليٰ جي ملاقات کي هن جي ذهن ۾ اها ڳالهه نٿي اچي ته ڪنهن جي الله سان به ملاقات ڪرڻي آهي ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ کي ڏسڻو آهي اها هن جي سمجه ۾ نٿي اچي ڳالهه اولم يسيروا في الارض ڇا هو زمين ۾ سير نٿا ڪن، گهمن ڏسن؟ اها عبرت جي لاء آهي. اهو مسلمان کي حڪم ڪونهي افلم يسيروا في الارض جو. عبرت جي لاء ڪافر کي آهي ته جيئن اهي نوٽيس وٺن ڪفر جي دور جو ۽ انهن جي هلاڪت جو. فينظروا ڏسن ڪيف ڪان عاقبة الذين من قبلهم ڪيئن ٿيو انجام انهن جو جيڪي اڳي هيا. ڪانوا اشد منهم قوة اهي وڌيڪ زياده هيا. قوت ۾، واثاروا الارض ۽ هنن کيڙيو هو زمين کي، آباد ڪيو هو انهي کي، اڪثر مما عمروها هن کان وڌيڪ جو هنن آباد ڪيو، مطلب هيء ته هنن زمين کي آباد ڪيو ۽ زمين ۾ عمارتون ٺاهيائون، حڪومتون بڻايائون، ايڏيون وڏيون وڏيون قومون تباهه ٿي ويون، جاءتهم رسلهم بالبينات رسول انهن جي سڌاري لاء آيا، معجزات کڻي الله تبارڪ وتعاليٰ جا انهن وٽ اچي پهچايائون فما ڪان الله ليظلمهم الله ته انهن تي ظلم ڪرڻ وارو نه هو الله ته انهن تي پيغام موڪليو قبول ڪن ها ته اها عزت حاصل ڪن ها ولڪن ڪانوا انفسهم يظلمون پر اهي ماڻهو پنهنجي نفسن تي ظلم ڪندا هيا الله تعاليٰ جي بارگاهه ۾ ته ڪو ظلم ڪونهي نه ڪو امڪان آهي هنن پنهنجي هٿن سان پاڻ

مطلب ته دنيا جي اندر ڪيترا ماڻهو هڪ ٻئي جي مدد ۾ ۽ هڪ ٻئي جي سهاري تي ظلم جي بازار کي گرم ڪيو ۽ پنهنجي وقت کي ٽپايون پنهنجي من ماني ڪيون پيا هلن پر هڪڙو وقت اهڙو تفريق ۽ جدائي جو ايندو جو هڪڙو ٻئي کي تسليم نه ڪندو ۽ ائين بيزار ٿي پنهنجي جان بچائڻ ۾ پريشان هوندو الله تعاليٰ فرمائي ٿو اهو وقت اچڻ وارو آهي پوء ڪن تي دنيا ۾ آيو آخرت آخرت ۾ ته هي آزاد نه ٿيا پر ڪن تي آخرت ۾ به ايندو قيامت ٻه قسم آهي هڪڙي دنيا جي ٻڌائي سين انقلاب جي گهڙي ٻي قيامت آهي مرڻ کان بعد

هي ٻج مئل ڪيئن وري آباد ٿي مٿي چڙهي ٿا اچن، ڇو ته انهن سلن ۾ ڪنهن نه ڪنهن قسم جي حرڪت اسان کي محسوس ٿئي ٿي، جيڪا اڳي ٻج ۾ ڪانه هئي. ان ٻج جي ڇٽڻ کان بعد جڏهن سلو ڦٽي ٿو، لازمي طرح اها حرڪت آ تڏهن ته نڪري ٿو، وري وڏڙو ٿو ٿئي. اها حرڪت اسان کي يقيني آ، ڏسڻ ۾ نٿي اچي، ڇو ته بطي آهي تمام حرڪت جي بطء ۽ ۽ سرعت جو ڪو ڇيهه ڪونهي. تيزي به ڪيڏي ٿي سگهي ٿي، ۽ ڍرائي به ڪيڏي ٿي سگهي ٿي. بهرحال حرڪت ٻنهي تي شامل آهي. اها زندگي جي نشاني آهي. ڪذالڪ تخرجون الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان کي به ائين پيدا ڪيو ويندو جيئن ٻجن منجهان اسان پيدا ڪري ٻاهر سلا مٿي ٿا بيهاريون مئل شين منجهان ڪڪڙ جي آنن منجهان اسان ٻچا ٿا پيدا ڪريون اهڙي طرح

جيڪي شيون ڏسو جا اچن، اهي مٽي مان پيدا ٿين ٿيون، جيڪڏهن ماڻهو سبزيون کائي ته اهي مٽي مان پيدا، جيڪڏهن حيوانات کائي ٿو گوشت وغيره ته اهي به وري سبزين کي کائين ٿا مٽي منجهان، اهڙي طرح حجريات وغيره ٻوٽيون جيڪي دوائون درمل آهن اهي به سڀ مٽي منجهان ته اهي اجزا جسم جي اندر پلجي وري خون ٺهي ٿو وري قطرو نطفي جو ٺهي ٿو وري ان مان انسان پيدا ٿئي ٿو بهرحال جيڪڏهن ماڻهو غور ڪري ڏسندو ته ابتدا هر شيء جي اها مٽي آهي. ثم اذا انتم بشر تنتشرون پوء اوچتو توهان انسان بڻجي زمين ۾ پکڙجي ٿا پئو. اها رب تبارڪ وتعاليٰ جي هيڏي ساري توهان جي آڏو قدرت آهي. انهيء تي غور ڪريو، ڪهڙي ته عجيب عجيب قسم جون هوشياريون، سمجهه، هنر، فضيلتون، حسن، جمال انهيء مٽي جي پتلي تي الله تعاليٰ ڏيکاري ڇڏيا. ومن آياته ان خلق لڪم من انفسڪم ازواجا رب جي قدرتن منجهان هي به هڪڙي قدرت آهي جو پيدا ڪيائين توهان کي توهان جي نفسن منجهان معنيٰ توهان پنهنجي جنس منجهان پيدا ٿيا آهيو ازواجا جوڙا جوڙا ٿي پوء انهن منجهان الله تعاليٰ توهان کي پيدا ڪيو پهرين مٽي مان پوء وري ائين اهڙي طرح توهان جي پيدائش جو ٻيو طريقو مرد ۽ عورت منجهان لتسڪنو اليها جيئن توهان عورتن پنهنجن سان سڪون ڪريو وجعل بينڪم مودة توهان ۾ پيار پيدا ڪيائين

هي جيڪو قومي نظريو آهي اهو اسلام اچي انهن سڀني جي مٿان بين الاقوامي ٿئي ٿو ۽ غالب ٿو ٿئي ۽ اسلام بين الاقوامي ٿيڻ جي معنيٰ اها آهي ته قوم سڀ بحال بين الاقوامي چئبو ان شي کي جيڪو قومن کي بحال رکي اسلام جي حيثيت قومن سان اهڙي آهي جيئن الانسان اکر جي حيثيت

رسول بين الاقوامي آهي، اهو هڪڙو وڏو عهدو هو جيڪو الله تعاليٰ عطا فرمايو ۽ بين الاقواميت اها بچائي ٿي سڀني قومن کي، قومون سڀ پنهنجي آب ۽ عزت ۾ تڏهن بچنديون جڏهن اسلام قبول ڪنديون، اسلام انهن سڀني جا حق برابر ڪندو ۽ پورا انهن کي ڏيندو. اسلام جا جيڪي فرائض آهن انهن ۾ ڪو به ڪنهن کان بالاتر ڪونهي. جيڪي به فرائض آهن سڀني جي لاء هڪ جهڙا آهن اها مساوات اسلام جي آهي ۽ جيڪي به حقوق آهن سڀ هڪ جهڙا آهن جيڪڏهن هڪڙو ماڻهو کاڌو خوراڪ کائي ٿو ته لازمي طرح ٻئي کي به ملي صحيح طرح عمر فاروق چوي ٿو ته جيڪڏهن نيل درياء جي جهنگلن ۾ هڪڙي ٻڪريء کي اسلام انسان ته ٺهيو پر جانورن جي لاء ٻڪريء کي ٻيء ٻڪريء سڱ هنيو مالڪن ان کي ملم نه مکي آهي

اها زبان واڌارو ٿيندو انهي ۾ ماڻهن جا افراد وڌندا باقي کٽڻ ته ڪونه ٿيندو آهي زبان هڪ ئي صورت ۾ کٽي سگهي ٿي ان جا سبب آهن ٻه ٻن سببن مان ڪو به هڪڙو سبب پيدا ٿي پوي هڪڙو ته ناممڪن آهي باقي هڪڙو ممڪن آهي ناممڪن کي هلي ڇڏيون ٿا ممڪن سبب هي آهي ته هڪڙي قوم جون مائر سڀ مري وڃن ڇو ته زبان جو تعلق هوندو آهي ماء سان

زبان جي ضايع ٿيڻ جو هڪڙو امڪاني طريقو اهو آهي. امڪاني طريقو سو آهي مشڪل. مشڪل ته ضرور آهي، ممڪن ته آهي مگر مشڪل آهي. تنهن ڪري اهو فڪر هڪڙي قوم ڪري ته اسان جي زبان ضايع ٿي ويندي، اهو اهڙو غلط آهي جو جيئن هڪڙي تمام ٻاراڻي ڳالهه هجي ۽ ان جي مٿان ماڻهو ويساهه رکي ويٺا آهن، تنهن جي معنيٰ ته اهي ان اسلام جي درسگاهه جا طفل مڪتب به نه ٿيا آهن. ۽ ٻيو وڏو مسئلو آهي اهو ته ناممڪن آهي الله تبارڪ وتعاليٰ جي فيصلي جو مسئلو آهي اهو قرآن پاڪ الله تعاليٰ نازل ڪيو ان کان اڳ ۾ تورات آهي ان کان اڳ ۾ انجيل آهي ان کان اڳ ۾ زبور آهي زبور پري ٿي ويو تمام دائود عليه السلام ان کان پوء

مگر تورات ۽ انجيل کي به ضايع ڪيئي جيڪي ويجها هئا، پري وارو ٿيڻ جو سبب ان جو ڇا هو؟ سبب ان جو تمام وڏو آهي. اهو سبب هي هيو ته رب تعاليٰ کي هن قرآن کان پوء ڪتاب آڻڻو ڪونهي. اها ته ڳالهه صاف ڇو ته هي بين الاقوامي ٿيو ان کان بعد حاجت پوري ٿي وئي. ان جو مثال هو جيئن هڪڙو انسان هجي

يهودي دعويٰ ڪري پيا سگهن ها اسان وٽ آهي الٰهي ڪتاب تورات جو ٽڪرو پڙهون ٿا الٰهي پروگرام آهي عيسائي چون چون پيا ته انجيل اسان وٽ آهي سرياني ٻولي ۾ انجيل عبراني ٻولي ۾ تورات رب تبارڪ وتعاليٰ جي غيرت ان پنهنجي چيلنج کي محفوظ رکڻ جي لاء انهن ٻولين جو خاتمو ڪري ڇڏي

اها فرسٽ رپورٽ ٿي ته وئي، لکجي وئي، پر جڏهن ڪيس هلندو نه، ڪيس هلڻ ۾ جڏهن جج هن کان پڇندو بين الاقوامي مسئلو اٿو، جج هن کان بيان پڇندو ته هو بيان ڏيندو ٻوليء ۾ پنهنجي ۾ هيڏانهن هي کڻي ويهندا هئا انگريزي يا ٻي ڪا ٻولي، جج پڇندو ته هتي ته بابا هي انگريزي لکيل آهي، هي ته سنڌي ماڻهو آهي سنڌي ۾ ٿو چوي يا اردو ماڻهو آهي اردو ۾ ٿو بيان ڏي يا بروهي آهي بروهي ۾ ٿو ڏي،

هاڻي جيڪڏهن ڪنهن ٻوليء ۾ قرآن ٻيهر ڪو ڪتاب الاهي لهي، قرآن ته هي آ، ڪتاب ٻيء ٻوليء ۾ لهي، پنجابي ۾ لهي، انگريزي ۾ لهي، اردو ۾ لهي، چيني ۾ جپاني ۾ لهي ۽ اهو الاهي ڪتاب هجي ته پوء خطرو آهي ته واقعي ٻولي اها اچي ٻولي ضايع ڪندي ۽ قرآن کي ضايع ڪندي سو قرآن ته ضايع ڪونه ڪندو آهي نه ڪنهن ٻوليء کي نه ڪو قرآن کي ڪو ضايع ٿو ڪري سگهي ۽ قرآن اسان جي هن ملڪ جي اندر چوڏهن سو ورهيه رهيو آهي پر ڪو به ملڪ اها ڳالهه ٻڌائي ته اسان جي ذاتي ٻولي قرآن ضايع ڪئي آهي تنهنڪري جيڪڏهن اسان دفتري ٻولي هن ملڪ جي اندر عربي رکون تعليم هن جي عربي رکون پنهنجي ذاتي اسان جي ٻولي ضايع نه ٿيندي ڇو ته تجربي چوڏهن سؤ ورهيه جي اسان کي اها ڳالهه ٻڌائي آهي جڏهن اسلام جي حڪومت اٺ سؤ ورهيه هن ملڪ تي هلي آهي تڏهن به ٻولي ضايع نه ٿيندي آهي تنهن جي معنيٰ ته ٻولي ڪا به ٻولي کي ضايع نه ڪندي آهي ٻولي جي ضايع ٿيڻ جو طريقو اهو آهي ته الاهي ٻوليون پاڻ ۾ ٽڪرجن چئلينج جو موقعو هجي پوء اتي ٻولي جي

۽ هن جو به لڳاء رکي. وينزل من السماء ماء پوء جڏهن هڪڙي شيء جيڪا خوف ۽ طمع جو رکي اها ڪا سراسر نقصان واري چئبي؟ سوال آهي. نه. وڄ کان وڄ کي ڪنهن چيو آهي ته نقصانڪار آهي؟ حالانڪه خوف به ٿيندو آهي ۽ ان جي وڄ جا ٺڙڪا ٿيندا آهن ۽ ڪيترا ماڻهو، مويشي، ٻيٽ ۽ جايون سڙي به وينديون آهن. مگر وري به وڄ کي، مينهن کي، ڪڪر کي ڪنهن پنهنجي لاء نقصانڪار نه چيو آهي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اسان جي هن قرآن جي قانون ۾ اهي وڄ جهڙا چمڪارا ۽ گج گوڙون توهان کي ڪيتريون نظر اينديون پر اهي اصلاح جي لاء هونديون جو انهن مٿان جيڪڏهن ڪٿي ڪو زيان توهان کي نظر آيو ته زيان ته سور ۾ به توهان کي نه ايندو. ڪڏهن ڪو چور جو هٿ ڪپجي ويو، ڪڏهن زاني زاني کي سنگسار ڪيو ويو، يا ڪڏهن ڪو ڪنهن ملڪ سان جنگ ٿي ۽ انهن جي مٿان جنگي قانون جي تحت يا غداري جي الزام ۾ يا نبوت جي مقابلي ۾ جيڪڏهن ڪنهن جي مٿان قتل ۽ موت جي سزا آئي اهو وڄ جو چمڪارو آهي وڄ جو چمڪارو ان ۾ خوف به هوندي آهي طمع پر سراسر نفعو هوندو آهي ڪنهن چيو آهي ڪڪرن ۽ مينهن کي ته ڪي نقصان ڪار آهن ائين قرآن جو قانون ۽ اسلام ائين ئي نفعي وارو آهي يحيي الارض بعد موتها زمين غير آباد هوندي آهي انهن کي مينهن اچي زندهه ڪندو آهي ايئن قومون مئل هونديون آهن تن کي قرآن اچي زندهه ڪندو آهي ان في ذلک لآيات لقوم يعقلون انهي ۾ آيت هن قوم جي لاء اهڃاڻ ۽ سمجهاڻي هوندي جيڪڏهن ڪا قوم عقل ڪري ومن آياته ان تقوم السماء الله جي آيتن منجهان هي به هڪڙي نشاني آهي جو آسمان بيٺو آهي والارض ۽ زمين بامره پنهنجي ڪشش ثقل جي بنياد تي الله تعاليٰ انهن کي بيهاري به رکيو آهي پنهنجي مرضي سان ۽ پيا ٿا هلن

انفس جي معنيٰ برادر ٿيندي پنهنجن کان اهڙي طرح کولي ٻڌايون ٿا آيتون ان قوم جي لاء جيڪي عقل ڪن ۽ سمجهن رب تبارڪ وتعاليٰ جا توهان سچا غلام سچا ٻانها آهيو

تنهنڪري توهان شرڪ ڇڏي وڃو. ڪيڏي به مقدس مخلوق، پياري مخلوق هجي، آخر مخلوق آهي اها. ڪنهن نبين کي شريڪ ڪيو، ڪنهن ولين کي شريڪ بڻايو، ڪنهن سج کي شريڪ ڪيو، ڪنهن چنڊ پٿر کي شريڪ ڪيو، ڪنهن وڻ کي شريڪ ڪيو، ڪنهن جانورن کي باهه کي شريڪ ڪيو، آخر ڪهڙو انسان آهي اهو عقلمند؟ ايران جا ماڻهو باهه کي خدا چوندا هيا ۽ ان کي پوڄيندا هيا.

ڏٺو الله تعاليٰ جي اسلام جي دولت نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جو پروگرام حق وارن جي همت ڪيئن غالب ٿي وئي شڪست کائي بيهي رهيون ٻئي حڪومتون فاقم وجهڪ للدين حنيفا سو تون متوجه ڪر سڌو ڪر پنهنجي وجود کي دين جي لاء

اهو هيڪڙائي جو آهي، الله تعاليٰ جي عبادت جو آهي، رب جي معرفت ۽ شناس جو ڍانچو ڏنو آهي. انهيء ۾ فرق ڪونهي ماڻهن پنهنجي انهيء ٿانء ۽ برتن ۾ ڪا وائي ٻي شيء وڌي آهي. ڪاريگر ٺاهي ٿو کير جي لاء شيء. مثال طور ٿرماس ٺاهبو آهي ته ان ۾ چانهه بانهه پوي، کير پوي، ڪي شيون محفوظ. پر ڪو جو انهيء ۾ پيشاب ڪري اڳتي ته پوء ڇا ڪبوس؟

پوء جيڪو شخص توجهه ڪندو، اهڙي طرح الله تعاليٰ پنهنجي نور لاء جنهن کي گهري هدايت ڪري اهو اسلام جو نور آهي حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ڪل مولود يولد علي الفطرة هر هڪڙو ٻار ڄايل آهي فطرت تي اسلام جي طريقي تي ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

سڀ برابر طف صاع بصاع جهڙي طرح ٽويو ماڻ ڀربو آهي نه وڃ ان مان ڀريندو ائين ڪو چوندو آهي ته هي گهٽ ڀريو ڀري وڃ ٻاهر پوء گهڻا ٿيا ماڻ گهڻا ڀريا جي سؤ پنجاهه ٻه سؤ پوء ان ۾ ڪو فرق هوندو آهي اهڙي طرح انسانيت ۾ هر ڪنهن کي اسان ماڻ ڀري ڏنو آهي برابر جيڪو وڃي پاڻ ان کي کوٽو ڪري ۽ وڃائي ضايع ڪري ان جي مرضي آهي الله تعالي انسان کي پٿر ته نه ڪيو نڪي جانور بڻايو آهي يا ڪو لوهه ڪاٺ جو ٽڪرو جو شريعت جو مڪلف نه هجي الله وٽ جوابدار آهي شريعت جو جڏهن انسانيت يڪسان آهي اها شريعت الله تعاليٰ جيڪا نبيين کي ڏني سا ئي اها عوام جي آهي ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين حديث شريف ۾ فرمايو رسول الله صلي الله عليه وسلم الله تعالي مؤمنن کي اهو ئي حڪم ڪيو آهي جيڪو رسولن کي رسولن جي شريعت جدا ڪانه مومنن جي ڳالهه ۽ رسولن جي ڳالهه فرمانبرداري ۾ الله جي رستي جي اندر هلڻ ۾ هڪ جهڙي آهي سڀني کي سچو دين ڏنائين پر ماڻهو ان دين کي ڇڏي ٻئي پاسي ڏي هليا ويا

ڪيترا اهڙا هيا جن پنهنجي دين ۾ کوٽ وجهي، بدعتون، گمراهيون، پنهنجا رسم رواج وجهي نالو کڻي دين رکيائون. شيشي ۾ زهر وجهي پوءِ مٿو مٿو کڻي نالو رکيو شربت روح افزا رکو.